ນ້ຳດື່ມທີ່ປອດໄພເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ໂດຍທີ່ວ່າ 1 ໃນ 3 ຄົນໃດໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງມັນໄດ້ ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກ ນັ້ນລວມທັງຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນທີ່ດ ຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້ ຊຶ່ງເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍລິສັດບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ Dig Deep ຫຼື ຂຸດຄົ້ນລົງເລິກນັ້ນ ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ທ່ານນາງ ຈູລີ ເວັກເຕີ ເປັນຫົວໜ້າໂຄງການ ແ ລະ ຜູ້ຮັກສາການແທນ CEO ຂອງບໍລິສັດ Dig Deep ທ່ານນາງໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ Native American families are 19 times more likely than white families to not have running water ຄອບຄົວຊາວອາເມຣິກັນພື້ນເມືອງ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ມີນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຄອບຄົວຄົນຜິວຂາວ ຢູ່ 19 ເທົ່າ ແລະ ຄອບຄົວຄົນຜິວດຳ ແລະ ຊາວອາເມຣິກັນລາຕິນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບໍ່ມີນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຄອບຄົວຄົນຜິວຂາວ 2 ເທົ່າ Navajo Nation ແມ່ນເຂດສະຫງວນສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນພື້ນເມືອງ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເນັ່ງຜ່ານລັດຢູທາ ອາຣິໂຊນາ ແລະ ນິວເມັກຊິໂກ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ 40 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນບໍ່ມີນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້ ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຄົນມັກຈະເດີນ ທາງໄກເຖິງ 100 ກິໂລແມັດ ຫຼື 60 ໄມລ໌ ທັງໄປແລະກັບຈາກໃນເມືອງເພື່ອໄປເອົານ້ຳ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂການຂາດແຄນນ້ຳທີ່ວ່ານີ້ ບໍລິສັດ Source Global ໄດ້ຕິດຕັ້ງແຜງໄຮໂດຣ ເພື່ອດູດເອົາອາຍນ້ຳມາຈາກອາກາດ ແລະ ສ້ າງເປັນນ້ຳດື່ມທີ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ 500 ຫຼັງຄາເຮືອນ ທ່ານ Cody Friesen

ກໍຄື ດູດເອົາແສງຕາເວັນ ແລະ ອາກາດ ເພື່ອມາເຮັດເປັນນ້ຳດື່ມທີ່ສົມບູນແບບ ຖ້າທ່ານກັບຂ້າພະເຈົ້າເອົາແຜງອັນໜຶ່ງອອກມາຈາກກ່ອງ ແລ້ວຕັ້ງໃສ່ພື້ນດິນ ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ ແລ້ວເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ມັນກໍຈ ະເປັນນ້ຳຈອກໜຶ່ງ

ບາງຄົນໃນນັ້ນເວົ້າວ່າ ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດເລີຍວ່າ ຂ້ອຍຈະມີນ້ຳດື່ມສູບຂຶ້ນມາໃນເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ນັບວ່າເປັນບຸນສຳລັບຂ້ອຍທີ່ໄດ້ເຫັນສິ່ງນີ້ ໂດຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄ ງລ່າງທີ່ເກົ່າແກ່ ໄປປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ປະຊາຊົນໃນເລື່ອງນ້ຳປະປາ ທ່ານນາງ ເວັກເຕີ ກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດກໍຄື ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ທຸກຊຸມ ຊົນທີ່ບໍ່ມີນ້ຳດື່ມທີ່ປອດໄພໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ບົວສະຫວັນ ວີໂອເອ